ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ
ສະພາ Ethnic Communities Council of Victoria ກ່າວວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການພະນັນໃນອົດສະຕຣາລີ ອະດີດຜູ້ຕິດການພະນັນໄດ້ແບ່ງປັນເລື່ອງລາວຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ທີ່ເວທີປະຊຸມທີ່ເມືອງແມວເ ບີນໃນຄືນນີ້ ໄດ້ບັນຍາຍເຖິງຄວາມອັບອາຍທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມອັບອາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກ ເຊັ່ນດຽວກັບຊາວອອສເຕຣລຽນຫຼາຍຄົນ ນັກສຶກສາຈາກແມວເບີນອາຍຸ 23 ປີ ຊື່ Bayu Pratama ໄດ້ສຳຜັດກັບການແຂ່ ງມ້າ ແລະ ການຫຼິ້ນພະນັນຜ່ານໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວ ແຕ່ການຕິດພະນັນຂອງລາວໄດ້ທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ແລະ ຕໍ່ມາເມື່ອໝູ່ຂອງຂ້ອຍບໍ່ຢາກໄປອີກ ຂ້ອຍກໍເລີ່ມໄປດ້ວຍຕົນເອງ ມັນກາຍເປັນຄືວ່າການພະນັ ນແມ່ນການພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈ ມັນເປັນແບບທີ່ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍຫຼິ້ນການພະນັນແມ່ນການໃຊ້ເວລາຂອງຂ້ອຍເອງ ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າຂ້ອຍສາມາດຫາເງິນຈາກມັນໄດ້ ມິສເຕີ Pratama ຜູ້ມີພູມຫຼັງແມ່ນຄົນອິນໂ ດເນຊຽນ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກໃນອຸດສາຫະກຳການແຂ່ງຂັນ ລາວຄິດວ່າມີຄວາມໜ້າອັບອາຍທີ່ມາກັບບັນຫາການພະນັນ ມັນແມ່ນຄວາມອັບອາຍສຳລັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຂ້ອຍເອງໃນຖານະຄົນໜຸ່ມ ມີນັ ກສຶກສາສາກົນຫຼາຍຄົນທີ່ມີອາຍຸຍັງນ້ອຍ ພວກເຂົາບໍ່ມີເວທີທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ມີຄວາມອັບອາຍແບບນີ້ ມັນເປັນວັດທະນະທຳທີ່ໜ້າອັບອາຍ ຕົວເລກແຫ່ງຊາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊາວອອສເຕຣເລ ຍໃຊ້ເງິນປະມານ 24 ພັນລ້ານໂດລາໃນການຫຼິ້ນພະນັນທຸກໆປີ ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ຄົນໜຸ່ມເທົ່ານັ້ນທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຕິດພະນັນ ເວທີອັນຕະລາຍຈາກການພະນັນ ຫຼື Gambling Harm Forum ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງແມວເບີນ ໄດ້ຍິນ ກ່ຽວກັບຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ມີອາຍຸທີ່ໂດດດ່ຽວທາງສັງຄົມກໍມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນດຽວກັນ ຮອງປະທານ Ethnic Communities Council of Victoria ທ່ານ ດຣ Sundram Sivamalai ກ່າວວ່າ There is an urgent need ມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນ ດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນອັນຕະລາຍຈາກກາ ນພະນັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊຸມຊົນທີ່ມາຈາກພື້ນຖານທີ່ແຕກຕ່າງທາງພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ລາວເວົ້າວ່າ ບັນຫານີ້ສ່ວນຫຼາຍຈະຖືກເຊື່ອງໄວ້ ແລະ ປະຊາຊົ ນໃນເຂດຊົນນະບົດຫຼາຍຄົນກໍມີຄວາມສ່ຽງເປັນພິເສດ They feel a little bit lonely at home ພວກເຂົາຮູ້ສຶກເຫງົາຕອນຢູ່ເຮືອນ ໂດດດ່ຽວ ແລະ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີການບໍລິການສະໜັບສະໜູນອື່ນໆ ເຊັ່ນ ເຄືອຂ່າຍທີ່ພວກເຂົາເ ຈົ້າຊອກຫາເພື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າການໄປສະຖານທີ່ເຊັ່ນນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດ ແລະ ສະຖານທີ່ເຊັ່ນນັ້ນກໍອົບອຸ່ນ ໂດຍສະເພາະໃນມື້ທີ່ມີອາກາດໜາວເຢັນ ໃນເທດສະບານ ແຫ່ງໜຶ່ງໃນເມືອງແມວເບີນທີ່ມີຊຸມຊົນຊາວອີຕາລີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ກຳລັງພະຍາຍາມປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າການຫຼິ້ນການພະນັນເປັນສິ່ງປົກກະຕິຂອງສັງຄົມ Susan Rennie ແມ່ ນເຈົ້າເມືອງ Darebin ໃນແມວເບີນ ກ່າວວ່າ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າພວກເຮົາເຄີຍມີເດັກນ້ອຍອາຍຸ 10 ປີແລ່ນໄປແລ່ນມາພ້ອມກັບຊື່ຂອງສະຖານທີ່ທີ່ມີໂພກີໃນເສື້ອເຕະບານຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຕອນນີ້ ພວກເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານັ້ ນກຳລັງແລ່ນໄປມາພ້ອມກັບຜູ້ສະໜັບສະໜູນອື່ນ ແລະ ດຽວນີ້ກິລາຂອງພວກເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບສະຖານທີ່ໂປກີອີກ ມູນນິທິການຫຼິ້ນພະນັນໂດຍຄວາມຮັບຜິດຊອບລັດວິກຕໍເຣຍໄດ້ບອກກັບເວທີປະ ຊຸມວ່າ ອັດຕາການຫຼິ້ນການພະນັນກຳລັງຫຼຸດລົງ ແລະ ມີຜູ້ຄົນໜ້ອຍລົງທີ່ພະນັນໃນການແຂ່ງຂັນມ້າແມວເບີນຄັບປະຈຳປີ